بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ئامېرىكىنىڭ تېسلا شىركىتى خوجايىنى ئېلان ماسك بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ بانكىلىرىدىن بىرى بولغان جې پې مورگان باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جېيمى دېيمون بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى خىتاينى زىيارەت قىلىپ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىككى ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى ياخشىلىماقچى بولغان ئاكسىيوس تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرى يامانلىشىپ كېلىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە، بۇ ئىككى چوڭ شىركەت خوجايىنىنىڭ خىتاينى زىيارەت قىلىشى ئامېرىكىدا سودا بىلەن سىياسەتنىڭ ئۆز ئالدىغا يول تۇتۇشىدەك چېچىلاڭغۇلۇقنى نامايان قىلغان ھەمدە زور غۇلغۇلا قوزغىغان. ئېلان ماسك بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى بېيجىڭغا بېرىپ، خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى، سودا مىنىستىرى، سانائەت ۋە ئۇچۇر تېخنولوگىيىسى مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشكەن جې پې مورگان باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جېيمى دېمون بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى شاڭخەيدىكى بىر يىغىندا سۆز قىلغان خەۋەردە تەھلىل قىلىنىشىچە ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ناچارلىشىشىغا ئەگىشىپ ئىقتىسادىي جەھەتتە چەك چېگرا ئايرىشى ئىزچىل دىققەت نۇقتىسى بولۇپ كېلىۋاتقان مەسىلە بولۇپ بۇ ئىككى چوڭ شىركەت خوجايىنىنىڭ خىتايدىكى پائالىيەتلىرى ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئاسانلىقچە بىر بىرىدىن ئايرىلمايدىغانلىقىنى چۈنكى ھېچقايسى تەرەپنىڭ بۇنىڭغا تېخى تەييارلىق قىلىپ بولالمىغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابىغا چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا ئېلان ماسك خىتايدا ئالاھىدە كۈتۈۋېلىشقا ئېرىشكەن ۋە خىتاينى ماختاپلا يۈرگەن ئېلان ماسك خىتايدىن مەنپەئەت ئېلىشتىن ۋاز كەچمىگەن بولۇپ شاڭخەيدىكى تېسلا زاۋۇتى ئۇنىڭغا زور پايدا ياراتقان تېسلا ماشىنىسىغا كېرەكلىك لىتىي باتارېيەسىنىڭ سەكسەن پىرسەنتى خىتايدا ياسىلىدىكەن ئۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل بىرىنچى ئايدا ئۈرۈمچىدە تېسلا شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە دۇكىنىنى ئاچقاندا ئەيىبلەشكە ئۇچرىغان ئىدى.
خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى يىغىنىغا قاتناشقان ئەمەلدارلارغا خىتاينىڭ ئىچكى ۋە تاشقى تەھدىتكە ئۇچراۋاتقانلىقىنى خىتاينىڭ خەۋپسىزلىكىنى نەزەردە تۇتۇپ ئەڭ يامان ئەھۋالغا تەييارلىق قىلىش كېرەكلىكىنى ئېيتقان سى ئېن ئېن تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە شى جىن پىڭنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى تەھدىتى دېگىنى خىتاينىڭ چۆكۈۋاتقان ئىقتىسادى دۆلەت سىرتىدىكى تەھدىت دېگىنى خىتاي ئۆزى پەيدا قىلغان خەلقئارا دۈشمەنلىك ۋە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ خىتاينى قىسماققا ئېلىشى ئىكەن شى جىن پىڭ خىتاينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە خەلق تۇرمۇشىدىنمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويغان بولۇپ خەۋپسىزلىكنى قوغداش ئېڭىنى سىياسەت ئىقتىساد مەدەنىيەت ئېكولوگىيىلىك مۇھىت تور ئالاقە قاتارلىق ساھەلەرگە كېڭەيتكەن دۆلەت كۈچىنى دېڭىزدىن قۇرۇقلۇققىچە ئىككى قۇتۇپتىن ئالەم بوشلۇقىغىچە چوڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىدىن سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىگىچە تەرەققىي قىلدۇرغان

دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش ئىقتىدارىمىز ۋە سىستېمىمىزنى زامانىۋىلاشتۇرۇپ، ئەمەلىي ۋە ئۈنۈملۈك جەڭ قىلىش سەۋىيەمىزنى ئۆستۈرۈشىمىز كېرەك. بۇ خەۋەردە بېرىلگەن مەلۇماتلارغا قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش ئۈچۈن تېررورلۇققا زەربە بېرىش، جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش، تور بىخەتەرلىكىنى قوغداش قانۇنلىرى ۋە چەت ئەلدىكى ھۆكۈمەتسىز تەشكىلاتلار، دۆلەت ئىستىخباراتى ۋە سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنى ئارقا ئارقىدىن تۈزۈپ يولغا قويغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپلا دۆلەت سىرتىدىكى جاسۇسلۇق ھەرىكىتىنى كۈچەيتكەن ئەمما دۆلەت ئىچىدە جاسۇسلۇققا قارشى ھەرىكەت ئېلىپ بارغان خىتايدىكى چەت ئەل كارخانىلىرىمۇ بۇنىڭ زەربىسىگە ئۇچراپ خىتايدىن چېكىنىشكە باشلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى تېررورلۇققا زەربە بېرىش باھانىسى بىلەن ئۇيغۇرلارنى قاتتىق باستۇرۇپ كەلگەن بولۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بۇنىڭ كۆلىمى كېڭىيىپ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ئايلانغان ئىدى

كېلىشىمدە ئىمزالىغان مەبلەغ سوممىسى قىرىق مىليارد تۆت يۈز ئون مىليون يۈەنگە يەتكەن خىتاينىڭ پۇقراۋى كارخانىلىرى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ جەنۇبىي شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىش دولقۇنى قوزغىغان بولۇپ تۆت يۈز قىرىق يەتتە تۈر بويىچە بىر يۈز ئون بەش مىليارد ئالتە يۈز مىليون يۈەن مەبلەغ سالغان بۇلار شىنجاڭنىڭ رايون ئەۋزەللىكى ۋە تەبىئىي بايلىقىدىن پايدىلىنىشنى كۆزلىگەن بولۇپ سانائەت يېزا ئىگىلىك باغۋەنچىلىك باقمىچىلىق قاتارلىق سەككىز چوڭ كەسىپكە مەركەزلەشكەن خىتاينىڭ پۇقراۋى كارخانىلىرى جەنۇبىي شىنجاڭغا يۈرۈش قىلغان ۋاقىت دەل ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلىنىپ بىر يىل ئۆتكەن ۋاقىتقا توغرا كەلگەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە ئاشكارىلانغان مەلۇماتنى مىسالغا ئالغاندا قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدە ھەر يىگىرمە بەش ئادەمدىن بىرى تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ ئۇلارنىڭ يەرلىرى باغ ۋارانلىرى ئاق قالغان رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن مەلۇماتىدا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن باشلاپ قەشقەرگە بىر مىڭ ئۈچ يۈزدەك كارخانىنى مەبلەغ سېلىشقا ئورۇنلاشتۇرغان گۇاڭجۇ شەھىرىدىن كەلگەن شىركەتلەر كونا شەھەر ناھىيەسىگە نۇقتىلىق ياردەم بېرىش نامى بىلەن ياتاقلىق مەكتەپ ئېچىش دېھقانچىلىق كوپىراتىپى قۇرۇش ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەرلىرىنى تارتىۋېلىش ئۆيلىرىنى چېقىش بىلەن شۇغۇللانغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ بۇ شىركەتلەر ھۆكۈمەتكە ماسلىشىپ كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇندىن كېيىن بوش قالغان زېمىن ۋە بايلىقلارنى تالان تاراج قىلىشقا باشلىغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى ھەر ئىككى پارتىيە خىتاينىڭ بېسىمىنى يوقىتىشقا مۇناسىۋەتلىك ئون تۈرلۈك پىلاندا بىرلىككە كەلگەن بولۇپ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى رەئىسى مايك گاللاگېر بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئامېرىكىنىڭ داڭلىق تاراتقۇلىرىدىن فوكس تېلېۋىزىيىسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينى پەيلىدىن ياندۇرۇش ئۈچۈن كۈچ توپلاش ۋە پۇختا تەييارلىق قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن مايك گاللاگېر مۇنداق دېگەن ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن شۇنى بىلدۇقكى زامانىۋى ئۇرۇشتا سىز ھەربىي قوراللىرىڭىزنى ناھايتى تېزلا ئىشلىتىپ تۈگىتىسىز شۇڭا بىز ھەربىي رايونىمىزغا قورال ياراغ ئوق دورىلىرىمىزنى كېچىكمەستىن توپلىشىمىز كېرەك بۇنىڭغىمۇ بىرنەچچە يىل ۋاقىت كېتىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا بىز ئىتتىپاقداشلىرىمىز بىلەن باش قوشۇپ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنىڭ يامان ئاقىۋەتكە قالماسلىقى ئۈچۈن كۈچلۈك دېپلوماتىيە ۋە ئىقتىسادىي چىقىمغا مۇناسىۋەتلىك بىر پىلان تۈزۈشىمىز كېرەك مەلۇماتلارغا قارىغاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى روسىيە ئەسكەرلىرىنى قوغلاپ چىقىرىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇكرائىنا ئارمىيىسىگە يەتمىش بەش مىليارد دوللارلىق ھەربىي ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى بەرگەن ئەمما ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ئۇزاققا سوزۇلۇپ كەتسە ئامېرىكىنىڭ ياردىمى بىلەن تەڭ ھەربىي كۈچىمۇ خورايدىكەن ئەگەر ئامېرىكىنىڭ قورال زاپىسى قۇرۇغدىلىپ قالسا خىتاي تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش تەسكە توختايدىكەن مايك گاللاگېر تەيۋەن ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن بىز بىر يۈز توقسان مىليارد دوللارلىق قورال سىستېمىسىنى تەييارلاپ قويدۇق تەيۋەن ئۇنى سېتىۋالدى. ئەمما بىز تېخى بۇنى تاپشۇرۇپ بەرمىدۇق. بىز ئۇنى تاپشۇرۇپ بېرىشىمىز ھەمدە ئۆزىمىزنىڭ زاپاس ساقلانغان بىر يۈرۈش قوراللارنى چىقىرىپ، ئىككى يىل ئىچىدە تەيۋەنگە بېرىشىمىز كېرەك. بىز شى جىنپىڭ بىلەن تىللىشىپ يۈرمەي، ئۇنىڭغا قاتتىق كۈچ ئىشلىتىشىمىز كېرەك. بولمىسا كېچىكىمىز ۋە بۇ ئۇرۇشقا ھېچ تەييارلىقسىزلا كىرىپ قالىمىز. مايك گاللاگېر ئامېرىكىنىڭ خىتاينى پەيلىدىن ياندۇرۇشتىكى ئاخىرقى مەقسىتىنىڭ ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى بولغان تەيۋەن ئۇرۇشىنى توختىتىش ئىكەنلىكىنى گەرچە خىتاينى ئارقىغا ياندۇرۇش مۇشەققەتلىك بولسىمۇ ئۇرۇشنىڭ تېخىمۇ دەھشەتلىك ۋە بالايىئاپەتلىك بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

مىللەتلەرنى ئۆزئارا قېلىپتاش بولۇشقا ۋە بىر بىرى بىلەن يۇغۇرۇلۇشقا تەشەببۇس قىلىشنى مۇھاكىمە قىلغان بۇ يىغىندا شى جىنپىڭنىڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى مۇستەھكەملەش دېگەن شوئارى قايتا تەكىتلەنگەن بولۇپ ھەر مىللەت جاپا ۋە ھالاۋەتتىمۇ شەرەپ ۋە نومۇستىمۇ ھايات ۋە ماماتتىمۇ بىرگە بولۇش دېگەننى تەشەببۇس قىلغان بۇنىڭ ئۈچۈن تەشۋىقات خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش دويىن قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ئاتالمىش سېھرىي كۈچىنى ھەر مىللەتكە ھېس قىلدۇرۇش تەكلىپى بېرىلگەن نۆۋەتتە خىتاينىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەشۋىقاتى ھۆكۈمەت خەلق قۇرۇلتىيى ۋە سىياسىي كېڭەش يىغىنلىرىدا داۋاملىق تەكىتلىنىپ كېلىۋاتقان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىدىكى بارلىق ئىدارە ئورگانلار مەكتەپلەر تەشۋىقات ئورۇنلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇلار شى جىنپىڭنىڭ بارچە مىللەتلەر بىر گەۋدىگە ئايلىنىش ئىدىيەسىنى تەشەببۇس قىلماقتا ئىكەن ئامېرىكىدىكى تۇڭگان ئانالىزچى ما جۈ ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى دېگەننىڭ ئەمەلىيەتتە خىتايغا قوشۇلۇپ كېتىش ئىكەنلىكىنى ئەللىك ئالتە مىللەت ئاسسىمىلياتسىيە بولۇپ بىرلا خىتايغا ئايلانغاندا ئۇلارنى ئىدارە قىلىشنىڭ تېخىمۇ ئاسان بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق

ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى يېقىندا خىتاينىڭ خەلقئارالىق ئورگانلاردىكى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەيدىغان سالاھىيىتىنى ئۆزگەرتىشنى مەقسەت قىلغان بىر قانۇن لايىھەسىنى تولۇق ئاۋاز بىلەن ماقۇللىغان. گەرچە ئامېرىكا بۇنى ئۆز ئالدىغا ئۆزگەرتەلمىسىمۇ، ئەمما خىتاي ئامېرىكىنىڭ ھەرىكىتىدىن قاتتىق بىئارام بولغان. خىتاي نېمىشقا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەپ ئاتىلىشقا شۇنچە ھېرىسمەن؟ ئامېرىكىنىڭ بۇ تەلىپى توغرىمۇ؟ تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزىلەرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىزلەر. ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزالىرى يېقىندا خىتاينىڭ خەلقئارالىق ئورگانلاردىكى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەيدىغان سالاھىيىتىنى بىكار قىلىش ھەققىدىكى بىر قانۇن لايىھىسىنى تولۇق ئاۋاز بىلەن ماقۇللىغان. بۇ لايىھە ئاۋام پالاتادا نۆلگە قارشى تۆت يۈز ئون بەش ئاۋازغا ئېرىشكەن. بۇ قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنى خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ۋە ھەرقايسى خەلقئارالىق تەشكىلاتلاردىكى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەيدىغان سالاھىيىتىنى يۇقىرى كىرىملىك دۆلەت ياكى تەرەققىي تاپقان دۆلەتكە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشقا يېتەكلەيدىكەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى يەنە خىتاينىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەيدىغان سالاھىيىتى بىلەن خەلقئارالىق ئورگانلارنىڭ ئېتىبار سىياسەتلىرىگە ۋە ياردەملىرىگە ئېرىشەلمەسلىكى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك ئىكەن

خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت ئەمەس ناملىق بۇ قانۇن لايىھىسىنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى يان كىم خانىم تونۇشتۇرغان. This bipartisan bill seeks to address the People's Republic of China's exploitation of its status يان كىم خانىم ئاۋام پالاتادا قانۇننى تونۇشتۇرۇپ قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ھەقسىز رىقابەت قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېگەن. The PRC is the world's second largest economy. خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۆلىمى ئامېرىكىدىن قالسىلا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئامېرىكا تەرەققىي تاپقان دۆلەت دەپ قارالغان ئىكەن، ئۇ ھالدا خىتايمۇ شۇنداق بولۇشى كېرەك. خىتاي ئۆزىنى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەپ ئاتاش ئارقىلىق سىستېمىدىن پايدىلىنىۋاتىدۇ ۋە ھەقىقىي ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە زىيان سېلىۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ خىتاينىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلىك سالاھىيىتىنى ئۆزگەرتىش تىرىشچانلىقىغا قاتتىق نارازى بولغان. خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئاۋازى يەر شارى ۋاقتى گېزىتى بۇ ھەقتىكى ماقالىسىدە ئامېرىكا خىتاينىڭ تەرەققىياتىنى توسماقچى ھەددىدىن ئارتۇق مەسئۇلىيەت ئارتماقچى دەپ ئەيىبلىگەن خىتاي كومپارتىيىسى مەركىزىي تاشقى ئىشلار ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ يىمۇ بۇنىڭغا قايتۇرغان ئىنكاسىدا تەرەققىي قىلغىنىغا نەچچە ئون يىل بولغان دۆلەتتىن نەچچە يۈز يىلدىن بېرى تەرەققىي قىلغان سانائەت دۆلەتلىرىگە ئوخشاش مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشنى تەلەپ قىلىش ئادالەتسىزلىكتۇر دېگەن ھالبۇكى فوربىس ژۇرنىلىنىڭ ئىقتىسادقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر بويىچە يازغۇچىسى مىلتون ئېزراتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ماقالىسىدىن قارىغاندا خىتاي نەچچە ئون يىل ئىلگىرى ھەتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەن مەزگىلىدىمۇ ئۇنىڭ ئومۇمىي مىللىي كىرىمى ئۈچ يۈز يەتمىش تۆت مىليارد دوللارغا باراۋەر بولۇپ ئۇ يەر شارى ئومۇمىي مىللىي كىرىمىنىڭ بىر پۈتۈن ئوندا يەتتە پىرسەنتىگىمۇ يەتمەيدىكەن دۆلەتنىڭ ئىمپورت ئېكسپورتى بولسا يەر شارى ئومۇمىي سوممىسىنىڭ بىر پىرسەنتىگىمۇ يەتمىگەچكە ئۇ چاغلاردا خىتاينى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەپ قاراشنىڭ ئاساسى بار ئىكەن بىراق خىتاي ھازىر دۇنيانىڭ ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي كۈچى بولۇپ ئۇنىڭ بۇلتۇر ئىشلەپچىقارغان تاۋار ۋە مۇلازىمىتىنىڭ ئومۇمىي قىممىتى يىگىرمە تىرىليون ئۈچ يۈز مىليارد دوللار بولغان ئېكسپورت ۋە ئىمپورتى دۇنيا ئومۇمىي سوممىسىنىڭ ئون ئىككى پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى بولسا بىر يۈز ئاتمىش بەش دۆلەتتە تەخمىنەن ئون ئۈچ مىڭ تۆت يۈز يىگىرمە يەتتە تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ ئۇنىڭ قىممىتى سەككىز يۈز ئەللىك مىليارد دوللارغا يەتكەن خىتاي يەنە ئاسىيا ئۇل ئەسلىھە بانكىسى ۋە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭمۇ ئاساسلىق قۇرغۇچى ئەزاسى شۇنداق تۇرۇقلۇق خىتاي نېمىشقا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلىك سالاھىيىتىنى ساقلاپ قالماقچى بولىدۇ تۈركىيەدىكى خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاي بۇ سالاھىيەتتىن ھەم ئىقتىسادىي ھەم سىياسىي جەھەتتىن پايدىلانغان خىتاينىڭكى بۇ ھازىرغىچە مۇشۇ تەرەققىيات قىلىۋاتقان دەۋلەت سالاھىيىتىنى قوغداپ قېلىشنىڭكى بىرىنچى سەۋەب بەزى ئىمتىيازلارغا ئىگە بولالايدۇ مەيلى بۇ

شۇنىڭغا كۈچلەنگەن خىتاي يەنە مۇشۇ سالاھىيىتى بىلەن ئەبەدىي مەنپەئەتنى ئالىمەن دەپ بۇنىڭكى كويىدا ئەمدى. ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە يەنە بىر ياقتىن خىتاي ئۆزىنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دەيدىغان سالاھىيىتى ئارقىلىق تەرەققىي قىلمىغان دۆلەتلەرنىڭ ئاكىسى بولۇۋېلىپ بۇ دۆلەتلەرنى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىگە قارشى سىياسەتلەردە قوللانماقتا ئىكەن.

مەسىلەن، ئۇنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدىكى ب د ت دىن قۇتۇلۇپ قالغان ھەقنىڭ ئۆزىلا قىرىق سەككىز مىليون دوللار ئىكەن. خىتاي يەنە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دېگەن نامى بىلەن رىئو مۇھىت ۋە تەرەققىيات خىتابنامىسى، ب د ت كىلىمات ئۆزگىرىش رامكا ئەھدىنامىسى قاتارلىق كىلىمات شەرتنامىلىرىدىن تولۇقلىما تەلەپ قىلالايدىكەن. بۇ سالاھىيەت يۇقىرىدىكى كېلىشىملەر بويىچە تۆلەيدىغان ھەقنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي خىتاينىڭ بۇ كېلىشىملەرگە ئەمەل قىلىش دەرىجىسىنىمۇ بوشىتىپ مۆلچەردىكى ۋاقىت جەدۋىلىنى ئۇزارتىدىكەن بۇ سالاھىيەت يەنە خىتاينىڭ ئامېرىكا ۋە باشقا تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ تېخنىكىسىنى كۆچۈرۈشىگە پۇرسەت يارىتىپ بېرىدىكەن تېخىمۇ مۇھىمى بۇ بېيجىڭنىڭ خەلقئارا سىياسەتلەردە كەڭچىلىككە ئېرىشىشىگە يول قويىدىكەن

مەلۇم بولۇشىچە بۇ سالاھىيەت يەنە خىتاينى خەلقئارا كېلىشىملەرنى دەپسەندە قىلغاندا ئۇنىڭ ئوچۇق ئاشكارا ئەيىبلىنىشى ۋە ياكى دېپلوماتىك ئاۋارىچىلىكتىن قۇتۇلۇشىغىمۇ ياردەم بەرگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى قانۇن لايىھىسىگە ئاۋاز بەرگەندە بۇنداق ئەھۋالنىڭ ئۆزگىرىشى لازىملىقىنى تەكىتلەشكەن This kind of special treatment needs to stop. China needs to pay its fair share to fight global. ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى سۇزان ۋايلد خىتاي تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت ئەمەس ناملىق بۇ قانۇن لايىھىسى خىتاينى خەلقئارا تەشكىلاتلار ۋە شەرتنامىلەردىكى مەسئۇلىيتىنى ئادا قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەيدىغان ھەمدە ئۇنى بۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا بېسىم قىلىدىغان ئىنتايىن مۇھىم تەدبىر دەپ باھالىغان.

خىتاي دۇنيانىڭ ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي كۈچى، شۇنداقلا زور ھەربىي كۈچكە ئىگە دۆلەت. بىراق ئۇنىڭ يەنە نامراتلىق سىزىقى ئاستىدا ياشاۋاتقان مىليونلارچە نوپۇسى بارلىقىمۇ بىر ئەمەلىيەت. شۇڭا ئۇنىڭ بۇ سالاھىيىتى BDT، دۇنيا بانكىسى ۋە باشقا ئورگانلارنىڭ قايسى شەرتلىرى بويىچە قانداق باھالىنىدىغانلىقى ئېنىق ئەمەس. خىتاي بەلكىم بىر مۇنچە دۆلەتلەرنى ئارقىسىغا سېلىپ، ئۇلارغا ئۆزىنى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت دېگۈزۈشىمۇ مۇمكىن. شۇڭا مۇنداق شارائىتتا ئامېرىكانىڭ قارارىنىڭ قانچىلىك ئۈنۈم بېرىدىغانلىقىنى ھازىرچە بىلگىلى بولمايدۇ. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت سالاھىيىتىنى بىكار قىلىش ھېچ بولمىغاندا ئامېرىكىنىڭ ئۆزى ۋە ئۇنىڭ تەرەققىي تاپقان ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرىنىڭ بۇندىن كېيىن خىتايغا قارىتىدىغان سىياسەتلىرىنى ئۆزگەرتىشىگە بولسىمۇ پايدىلىق بولىدىكەن خەلقئارادا خىتاينىڭكى مۇشۇ سالاھىيىتىنى بەلگىلەش ئۈچۈن ئەمدى ئامېرىكىنىڭ كۈچى يەتمەيدۇ. ئەمما ئامېرىكا ئۆز ئالدىغا يانى ئامېرىكا دۆلىتى نامىندا يانى خىتاينى ئەمدى تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەر سالاھىيىتى بىلەن مۇناسىۋەت قۇرىمەن دېسە يانى بولىدۇ. ئامېرىكا قىلغاندىن كېيىن تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەر بار، مىسالغا جې يەتتىنىڭكى ئەزا دۆلەتلىرى دەيلى. بۇلار خىتاي بىلەن ئېلىپ بارغان ئىقتىسادىي، تېخنولوگىيە، تىجارەت دېگەندەك، مائارىپ دېگەندەك مۇناسىۋەتلەردىمۇ زىيان تارتىۋاتىدۇ يەنى خىتاينىڭكى سالاھىيىتىدىن تۈپەيلى. شۇڭا ئۇلارمۇ ئەگىشىشىمۇ مۇمكىن يەنى. فوربىس ژۇرنىلىدىكى ماقالىدە دېيىلىشىچە ئەگەر دۇنيا بانكىسى خىتاينىڭ سالاھىيىتىگە قايتىدىن قاراپ چىقسا خىتاي ناھايىتى تېزلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلىك ئورنىنى يوقىتىپ قويىدىكەن ئەمما دۇنيا سودا تەشكىلاتىدا شۇ دۆلەت ئۆزى ئۆز سالاھىيىتىگە قارار بېرىدىكەن شۇڭا خىتاينىڭ قايسى كاتوگرىيىگە كىرىشى ئۇنىڭ سىياسەتلىرى ۋە ئۇسلۇبىغا بەك چوڭ ئۆزگىرىش ئەپ كېلەلمەيدىكەن بىراق ماقالىدە دېيىلىشىچە بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ تولۇق ئاۋاز بىلەن ماقۇللىنىشىدا ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى مەيدانىنىڭ بارغانسېرى كەسكىنلىشىۋاتقانلىقى گەۋدىلەنگەن بولۇپ ئەڭ مۇھىم بولغىنىمۇ مانا مۇشۇ پوزىتسىيە بىرلىكى ئىكەن

بىرازىلىيەنىڭ ئەڭ نوپۇزلۇق مەتبۇئاتلىرىدىن سان پائولو خەۋەرلىرى گېزىتى يىگىرمە يەتتىنچى ماي كۈنى بىرازىلىيەدە زىيارەتتە بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن مەخسۇس زىيارىتىدىن كېيىن ئۇيغۇر رەھبىرى خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى شى جىنپىڭ دەۋرىگە كەلگەندە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلاندى ماۋزۇلۇق زىيارەت خاتىرىسىنى ئېلان قىلغان بۇنىڭ بىلەن تەڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ماي كۈنى خىتاينىڭ برازىلىيىدىكى باش ئەلچىسى جۇ فېڭچياۋ دولقۇن ئەيسانىڭ بايانلىرىغا قارشى يەنە شۇ گېزىتتە شىنجاڭدا ئاتالمىش ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەۋجۇت دېگەن سۆز تامامەن يالغاندۇر ناملىق مەخسۇس ئوبزور ئېلان قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن خىتاينىڭ برازىلىيىدىكى باش ئەلچىسى جۇ فېڭچياۋ ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن بۇ بىر مەيدان تارتىشما برازىلىيىدىكى ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىغان بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارغا قىزىقسىڭىز تۆۋەندە دىققىتىڭىز ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ تەييارلىغان خەۋىرىدە بولسۇن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن خىتاينىڭ بىرازىلىيەدىكى باش ئەلچىسى جۇ فېڭچياۋ ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن بىر مەيدان تەشۋىقات ئۇرۇشى بىرازىلىيەدىكى ھەرقايسى ساھەلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىغان. بىرازىلىيەنىڭ ئەڭ نوپۇزلۇق ۋە ئەڭ چوڭ مەتبۇئاتلىرىدىن سان پائولو خەۋەرلىرى گېزىتى يىگىرمە يەتتىنچى ماي كۈنى بىرازىلىيەدە زىيارەتتە بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇر رەھبىرى خىتاينىڭ ئاسسىمىلاتسىيە سىياسىتى شى جىنپىڭ دەۋرىگە كەلگەندە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلاندى ماۋزۇلۇق چوڭ ھەجىملىك زىيارەت خاتىرىسىنى ئېلان قىلغان. مەزكۇر زىيارەت خاتىرىسىدە دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختىن بۇيان مۇستەقىل دۆلەتلەرنى قۇرغان شانلىق تارىخ ۋە مەدەنىيەتكە ئىگە بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلار ئوتتۇرىسىدا ئىرقىي، ئۆرپ-ئادەت، مەدەنىيەت ۋە دىنىي ئېتىقاد جەھەتلەردە ھېچقانداق بىر ئوخشاشلىقنىڭ يوقلۇقىنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىدىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا پىلانلىق ۋە سىستېمىلىق ھالدا ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش ھەمدە بايلىقلىرىنى تالان-تاراج قىلىشتەك تىپىك مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتى يۈرگۈزۈپ كەلگەنلىكىنى پاكىتلار بىلەن بايان قىلغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ خىل مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىنىڭ تەرەققىي قىلىپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىغا كەلگەندە زور كۆلەملىك بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلانغانلىقىنى، مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ جازا لاگېرلىرىغا، تۈرمىلەرگە ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك ئورۇنلىرىغا قامىلىپ، ئېغىر قىيىن قىستاق ھەم ۋاقىتسىز ئۆلۈمگە يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى ئەمەلىي مىساللار بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان.

يىگىرمە توققۇزىنچى ماي كۈنى خىتاينىڭ بىرازىلىيەدىكى باش ئەلچىسى جۇ چىڭچياۋ دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ باياناتلىرىغا قارشى يەنە بىر گېزىتتە شىنجاڭدا ئاتالمىش ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەۋجۇت دېگەن سۆز تامامەن يالغاندۇر ناملىق مەخسۇس ئوبزور ئېلان قىلىپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا بىرازىلىيەدە شىنجاڭ ھەققىدە بىر ئەسىرلىق يالغاننى تارقىتىۋاتىدۇ دەپ يازغان. خىتاي باش ئەلچىسىنىڭ مەزكۇر ئوبزورى خىتاينىڭ بىرازىلىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ تور بېتىدىمۇ كۆچۈرۈپ تارقىتىلغان. مەزكۇر ئوبزوردا مۇنداق دېيىلگەن، يېقىنقى كۈنلەردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا بىرازىلىيەدە شىنجاڭ ھەققىدە ئىغۋا تارقىتىپ، خىتاينىڭ مىللەتلەر ۋە دىن سىياسىتىنى قارىلىدى. ئۇنىڭ بايانلىرى ئاق بىلەن قارىنى ئاستىن-ئۈستۈن قىلىپ، ھەقىقەتنى بۇرمىلىغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى سېپى ئۆزىدىن بۆلگۈنچى تەشكىلات بولۇپ، ئۇزۇن مەزگىللەردىن بۇيان شىنجاڭ ھەققىدە ئىغۋاگەرچىلىك قىلىپ ھەم دىنىي ئەسەبىي ئىدىيەلەرنى تەشۋىق قىلىپ، زوراۋانلىق، بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرى بىلەن شۇغۇللانماقتا. دولقۇن ئەيسا بولسا چەت ئەللەردىكى خىتايغا قارشى كۈچلەر ياساپ چىققان بىر ئارتىس. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تېررورچى ئۇنسۇر دەپ بېكىتىلگەن بىر بۆلگۈنچى. ئۇ خىتاي چېگراسى ئىچىدە زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق ھەرىكەتلىرىنى تەشكىللەپ، ئېغىر جىنايەتلەرنى سادىر قىلغان. ئۇ قەستەن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى بولۇۋېلىپ، ئاممىنى ئالداپ، ۋە خىتاينى قارىلاپ، خىتاي بىلەن دوست دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى بۇزۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. بىز بىرازىلىيە خەلقىنىڭ دولقۇن ئەيسانىڭ يالغانلىرىغا ئىشەنمەسلىكىنى ئۈمىد قىلىمىز. خىتاينىڭ بىرازىلىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جۇ فېڭچياۋ مەزكۇر ئوبزورىدا خىتاينىڭ داۋاملىق بازارغا سېلىپ كېلىۋاتقان شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى، شىنجاڭدا ئاتالمىش مەجبۇرىي ئەمگەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە خالىغانچە تۇتقۇن بار دېگەنلىك ئەسىرلىك يالغانچىلىقتىن ئىبارەتتۇر، دەپ جار سالغان. ھازىر ئارگېنتىنادا زىيارەتتە بولۇۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، تەپسىلىي مەلۇمات بەردى.

سامپولو گېزىتىگە چىققان خەۋەرلەردىن خەۋەردار بولغانلىقىنى، ۋەزىيەتتىن ناھايىتى ئەپسۇسلانغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. ھەتتا بۇ گېزىت بىز ئارژېنتىناغا كەلگەندىن كېيىنمۇ ئوخشاش شۇ سامپولو گېزىتىغا بېسىلغان بۇ يەرلەردىمۇ ئوقۇيدىكەن. بۇ مەسىلە سۆزلەندى. دېمەك، خىتاي بىزنىڭ بۇ زىيارىتىمىزدىن بەك بىئارام بولغان، ئۆزىنىڭ دىپلوماتىك كۈچلىرىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق بۇ ئاۋازىمىز توسۇشقا ئۇرۇنغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھەيئىتىنىڭ بىرازىلىيەدە زىيارەتتە بولۇشى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ بىرازىلىيە مەتبۇئاتلىرىدا ئورۇن ئېلىشى خىتاينى نېمە ئۈچۈن بۇ قەدەر چۆچۈتتى؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئەنقەرەدىكى ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
لاتىن ئامېرىكادا چوڭ دۆلەت بولغان، بولۇپمۇ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي تەسىرى چوڭ دۆلەت بولغان برازىلىيە خىتاي بىلەنمۇ يېقىن بىر مۇناسىۋىتى بار بۇ مۇناسىۋەت يالغۇزلا تىجارىي ئىقتىسادىي جەھەتتە ئەمەس بۇ جېئوپولىتىك جەھەتتىمۇ خىتاينى قوللاپ كەلگەن بىر دۆلەت ھەمدە روسىيەنى ھازىرقى روسىيەنىمۇ قوللاپ كەلگەن بىر دۆلەت بىر بىرسى بىلەن بولغان تىجارىي مۇناسىۋەتلەر ھازىر رەقەم بىلەن سۆزلىسەك يۈز يەتمىش مىليارد دوللارلىق ئەتراپتا بىر تىجارىي مۇناسىۋىتى بار بۇنىڭكى يۈز مىلياردنى مۇشۇ برازىلىيە خىتايغا مال ساتىدۇ بۈگۈنلەردە بۇ برازىلىيە روسىيە خىتاي ئىران دېگەندەك بۇ دۆلەتلەر بىر گۇرۇھ بولۇپ مۇشۇ خىتاينىڭ پۇلىنىمۇ خەلقئارا پۇلغا ئايلاندۇرۇش جەھەتتە ئامېرىكىغا غەربكە تاقابىل تۇرۇش جەھەتتە بىر بىرسىنى قوللاپ كېلىۋاتىدۇ ئەمما خىتايغا قارىغان چاغدا برازىلىيە دېموكراتىيە بىر دۆلەت بولغاچقا ئۇيغۇرلارنىڭكى پائالىيىتىنىڭ بۇ يەردە نەتىجە قازىنىپ كېتىشىدىن خىتاي ئەنسىرەيدۇ چۈنكى بىرازىلىيە خەلقى ئەگەردە ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ تارتىۋاتقان زۇلۇمنى كۆرگەندىن كېيىن خىتاي بىلەن بولغان ئەبەقە دېگەن مۇناسىۋەتلەر بەلكى بۇرۇنقىدەك بولماسلىقمۇ مۇمكىن شۇنىڭغا خىتاي بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ لاتىن ئامېرىكىدا ئېلىپ بارغان پائالىيەتتىن ناھايىتى ئەنسىرەيدۇ ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ لاتىن ئامېرىكىسىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىغا پايدىلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
خىتاينىڭ شار تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان بۇ زۇلۇم سىياسىتى ھازىر خەلقئارانىڭ بىر قىسمىدا بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىدى. يەنى خىتاينىڭ شار تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان بۇ زۇلۇم سىياسىتى يالغۇزلا ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئەمەس، ئەسلىندە ئىنسانىيەتكە قارشى بىر جىنايەت. بۇنى لوندوندىكى ئۇيغۇر سوتىمۇ بۇنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بۇنىڭكى خۇلاسىسىنىمۇ چىقارغان شۇنىڭغا بۇ ئۇيغۇر داۋاسى يالغۇزلا غەرب دۇنياسىدا ئەمەس لاتىن ئامېرىكىدا ئافرىكىدىمۇ ئېلىپ بېرىش لازىم بۇنى قۇرۇلتاينىڭكى بىر سىياسىتى بولۇپ ھەم بۇ لاتىن ئامېرىكىدا ھەمدە مۇشۇ ئافرىكىدا بەزى پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارماقچى بۇ داۋا يالغۇزلا ئۇيغۇرلارنىڭ بىر داۋاسى ئەمەس، ئىنسانىيەتكە قارشى بىر جىنايەت بولغاچقا، بۇ خەلقئارانىڭكى قوللىشىنى ئېلىشمۇ داۋاغا جىق پايدىسى بار. شۇنىڭغا بۇ لاتىن ئامېرىكىدا ئېلىپ بارغان پائالىيەتلەر ئەگەردە ياخشى ئېلىنىپ بارسا، مەنچە بىر تەسىرى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنىدىن تارتىپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئېيسا، قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات، قۇرۇلتاينىڭ باياناتچىسى ۋە قۇرۇلتاي ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەتاي ئەركىنلەردىن تەركىب تاپقان مەخسۇس ھەيئەت لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرىگە قاراتقان ئىككى ھەپتىلىك زىيارىتىنى باشلىغانىدى. يىگىرمە بەشىنچى ماي كۈنى بۇ ھەيئەت بىرازىلىيە پارلامېنتى بىلەن بىرازىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنى زىيارەت قىلىپ، بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ مۇناسىۋەتلىك خادىملىرى بىلەن كۆرۈشكەن، شۇنداقلا ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتلەر ئېلىپ بارغان. ئۇلارنىڭ بىرازىلىيەدىكى زىيارىتى ۋە پائالىيەتلىرى بىرازىلىيە مەتبۇئاتلىرىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق كىتابى ئون بەشىنچى ماي كۈنى تايۋەن چۈنشەن نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان بولۇپ بۇ كىتاب تايۋەن خوڭكوڭ ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىدىكى خىتاي تىللىق ئوقۇرمەنلەرگە تارقىتىلىشقا باشلىغان مەزكۇر كىتابنىڭ خىتايچە نەشرىگە شىنجاڭنىڭ تۈنۈگۈنى خوڭكوڭنىڭ بۈگۈنى تەيۋەننىڭ ئەتىسىدۇر ناملىق مەخسۇس تەھرىرات ئىلاۋىسى بىلەن ئىككى نەپەر ئۇيغۇر يازغۇچىنىڭ كىتاب ھەققىدىكى كىرىش سۆزى ۋە تەۋسىيە يازمىسى كىرگۈزۈلۈپ ئىنگلىزچە نەشرىدىن زور دەرىجىدە بېيىتىلغان ۋە تولۇقلانغان تۆۋەندە دىققىتىڭلار، مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ كىتابنىڭ تەيۋەندە يورۇق كۆرۈشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئاپتور دەررىن بايلېر، تەيۋەن چۈنشەن نەشرىياتىدىكى مەسئۇل مۇھەررىر جۇاڭ رۇيلىن خانىم ۋە باشقا مۇتەخەسسىسلەرنى زىيارەت قىلىپ ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرىدە بولسۇن. ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق كىتابى خىتاي تىلىغا تەرجىمە قىلىنىپ، يېقىندا تەيۋەندە يورۇق كۆرگەن. ئون بەشىنچى ماي كۈنى تەيۋەن چۈنشەن نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان بۇ كىتاب تەيۋەن، خوڭكوڭ ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىدىكى خىتاي تىللىق ئوقۇرمەنلەرگە تارقىتىلىشقا باشلىغان. ئىگىلىشىمىزچە، دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق بۇ كىتابىنىڭ خىتايچە نەشرى يېڭىدىن يېزىلغان بەش پارچە ماقالە بىلەن تولۇقلانغان ۋە تېخىمۇ بېيىتىلغان. يەنى مەزكۇر كىتابنىڭ خىتايچە نەشرىنىڭ باش قىسمىغا شىنجاڭنىڭ تۈنۈگۈنى خوڭكوڭنىڭ بۈگۈنى، تەيۋەننىڭ ئەتىسىدۇر ناملىق مەخسۇس تەھرىرات ئىلاۋىسى، تەرجىمە تەھرىر گۇرۇپپىسىنىڭ شىنجاڭ بىزنىڭ قېشىمىزدا ناملىق تەۋسىيە ماقالىسى كىتابنىڭ ئاخىرىغا داڭلىق خىتاي يازغۇچىسى ليۇ جىنشىننىڭ ئاپتور دەررىن بايلېر بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن تاما تاما كۆل بولار شىنجاڭ ھېكايىلىرى ھەققىدە مەخسۇس ئىزاھ ناملىق ئۇزۇن سۆھبىتى كىرگۈزۈلگەن ئالاھىدە تەكىتلەشكە ئەرزىيدىغىنى شۇكى مەزكۇر كىتابنىڭ خىتايچە نەشرىگە يەنە ئىككى نەپەر ئۇيغۇر يازغۇچىنىڭ بۇ كىتاب ھەققىدىكى مەخسۇس ماقالىسى يەنى دوكتور ئەسئەت سۇلايماننىڭ قىزىل قىيامەت دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق كىتابى ھەققىدە ناملىق كىرىش سۆزى بىلەن ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ قاماقتىكى رامىزاننىڭ تۇنجى كۈنى ناملىق تەۋسىيە يازمىسى كىرگۈزۈلگەن مەزكۇر كىتابنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى تەيۋەن چۈنشەن نەشرىياتىنىڭ تەھرىرى جۇاڭ رۇيلىن خانىم دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق كىتابىنىڭ خىتايچە نۇسخىسىنىڭ تەيۋەندە نەشر قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى

ئامېرىكىدىكى كولومبىيە ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتىدا نەشر قىلدۇرغان ئۇيغۇر يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ ئارقا كوچا ناملىق رومانى بىلەن تونۇشۇپ چىقتۇق بىز بۇ روماننى تەرجىمە قىلىپ تەيۋەندە نەشر قىلىشنى سۆزلىشىش جەريانىدا دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق يەنە بىر كىتابىغا دىققىتىمىز چۈشتى شۇ ۋەجدىن بىز دەررىن بايلېرنىڭ مەلۇم بىر ئۇيغۇر تەرجىمان بىلەن ھەمكارلىشىپ ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلغان ئارقا كوچا ناملىق رومانىنى تەيۋەندە نەشر قىلىش توختامنامىسى تۈزۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۇنىڭ لاگېرلاردا ناملىق بۇ كىتابىنىمۇ نەشر قىلىشنى قارار قىلدۇق جۇاڭ رۇيلى خانىم مەزكۇر كىتابنىڭ خىتايچە نۇسخىسىغا كىرگۈزۈلگەن يېڭى مەزمۇنلار ئىچىدە ئىككى نەپەر ئۇيغۇر يازغۇچىنىڭ كىتاب ھەققىدە يازغان كىرىش سۆزى ۋە تەۋسىيەلىك يازمىسىنىڭ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە ئۇيغۇر سەرخىللىرى نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان سىياسىي تەقىبلىرىنى چۈشىنىشتە ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. بۇ كىتاب ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇملار توغرىلىق تېخى تولۇق چۈشەنچىگە ئىگە بولمىغان تەيۋەندىكى ئوقۇرمەنلەر ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ناھايىتى ياخشى بىر ئۆگىنىش ماتېرىيالى ياكى ئاسان چۈشىنەلەيدىغان بىر ئەسەر ھېسابلىنىدۇ بىزنىڭ ئوقۇشچانلىقى يۇقىرى بولغان بۇ كىتابنىڭ خىتايچە نەشرىگە يەنە بىر قانچە يېڭى مەزمۇنلارنى قوشۇشىمىزدىكى سەۋەب شۇكى، تەيۋەندىكى مۇتلەق كۆپ قىسىم ئوقۇرمەنلەرنىڭ تېخىچە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ تەپسىلاتى، ئىچكى ماھىيىتى ۋە تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشىنى تولۇق ۋە چوڭقۇر دەرىجىدە چۈشەنمەيدىغانلىقىنى ھېس قىلغانلىقىمىزدىن بولدى. گەرچە ئاپتور بۇ كىتابنىڭ خىتايچە نەشرى ئۈچۈن،

قىلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە ئۇيغۇر زىيالىيلىرى دۇچ كېلىۋاتقان تەھدىتلەر ھەققىدە مەخسۇس كىرىش سۆز ھەم تەۋسىيە يازدۇردۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە بۇ كىتابنىڭ ئىككىسىنىڭ پەرقىنى ئىزاھلاش ئۈچۈن تەرجىمە تەھرىر گۇرۇپپىسىنىڭ مەخسۇس تەۋسىيەلىك كىرىش سۆزىنى قوشۇشنى لايىق تاپتۇق. نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى ۋە يازغۇچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ دەررىن بايلېرنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى پاكىتلار ئارقىلىق دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ۋە ئىلمىي ساھەگە ئاڭلىتىشتا ئەڭ سالاھىيەتلىك تەتقىقاتچى ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى چۈشىنىشتىكى بىلىمى ۋە مېتودىنىڭ ئۆزگىچىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. بۇنىڭغا مەندەك لاگېرلار ئومۇميۈزلۈك باشلىنىشتىن بۇرۇن شۇ يەردە ياشىغان، ئاندىن لاگېر باشلانغاندىن كېيىن بۇنى ھۆججەتلەشتۈرۈش ۋە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەرنى ئاشكارىلاش ئىشىغا باشتىن ئاخىر مەسئۇل بولغان بىر ئادەمنىڭكى قاتنىشىشى ئەلۋەتتە بۇ كىتابنىڭكى قايىل قىلىش كۈچىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ، بۇ كىتابنى تېخىمۇ مۇكەممەل. ھالەتتە ئوقۇرمەنلەرگە سۇنۇلۇشىغا پايدىسى بولىدۇ. بۇ كىتابنىڭ تەيۋەندە خىتاي تىلىدا نەشر قىلىنىشى ناھايىتى مۇھىم. ھازىر تەيۋەندىكى خىتايچە مەتبۇئاتلار مۇشۇ خىتايلارنىڭكى دۇنيانى، يەنى چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى خىتايلارنىڭ دۇنيانى چۈشىنىشىدە ئاساسلىق مۇھىم رول ئوينايدۇ. شۇڭا بۇنداق بىر ئۇيغۇر پاجىئەسى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا دائىر بىر كىتابنىڭكى تەيۋەندە نەشر قىلىنىشى بولۇپمۇ بۇنىڭكى ئىككى ئۇيغۇر ئاپتورنىڭكى كىرىش سۆزى بىلەن تەيۋەندە نەشر قىلىنىشى بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى خىتايلارغا تونۇتۇش، چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى خىتايلارنى ئويغىتىش، ئۇلارنىڭكى ۋىجدانىغا سوئال قويۇش، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان پاجىئەگە ھېسداشلىقىنى قوزغاش جەھەتتە ناھايىتى مۇھىم. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ باشلىرىدىن ئېتىبارەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ پەردىسى رەسمىي ئېچىلغاندىن بۇيان، ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تەتقىقاتچى دەررېن بايلېرنىڭ بىر يۈرۈش ئىلمىي ماقالىلىرى ۋە لاگېرلاردا ناملىق كىتابى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىچ يۈزىنى خەلقئارا جەمئىيەتكە ئاڭلىتىشتا مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى. ئۇنىڭ قەلىمى ئاستىدا، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ بىر قىسىم ئىچكى تەپسىلاتلىرى پاكىتلىق ۋە جانلىق شەكىلدە كۆرسىتىپ بېرىلگەن ئىدى. ئۇنىڭ لاگېرلاردا ناملىق كىتابىنىڭ تەيۋەندە نەشر قىلىنىشى تەيۋەن ۋە خوڭكوڭ ئوقۇرمەنلىرىنىڭلا ئەمەس، بەلكى خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى خىتاي ئوقۇرمەنلىرىنىڭمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشىگە يېقىنلاشتۇرغان ئىدى. دەررېن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق كىتابىنىڭ تەيۋەن نەشرى ئۈچۈن مەخسۇس كىرىش سۆز ۋە تەۋسىيە يازغان ئىككى نەپەر ئۇيغۇر يازغۇچىنىڭ يازمىلىرىنى خىتايچىغا تەرجىمە قىلغان ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ دەررېن بايلېرنىڭ بۇ كىتابىنىڭ تەيۋەندە نەشر قىلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتى، بولۇپمۇ خىتايچە نەشرىگە ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ مەخسۇس كىرىش سۆز يازغانلىقىنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە ئۆز كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. ھەر بىر ئۇيغۇر، ھەر بىرسىنىڭ ئۆزىنىڭ كەچۈرمىشى يەنى بىر كىتاب ئۆزى. ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭكى بېشىدىن ئۆتكەن كۈنلەر ئۇ ئۆزى بىر تراگېدىيە. شۇنىڭ ئۈچۈن دەررېن بايلېر ئەپەندىمنىڭ بۇ كىتابىغا ئۇيغۇر ئۆزىنىڭكى بېشىدىن ئۆتكەن كۆرگەنلىرىنى ۋە ئاڭلىغانلىرىنى بۇ كىتابقا بىر كىرىش سۆز قىلىپ يېزىش بۇ كىتابنىڭ مۇھىملىقىنى، بۇ كىتابنىڭكى ھەققانىيەت ئىكەنلىكىنى يەنە بىر يورۇتۇشتا بۇ تۈرتكىدەك بىر كۆتۈرىدىغان رول ئوينايدۇ. ئەمدى بۇ كىتابنىڭ تايۋاندا خىتايچىسىنىڭ چىقىشى ناھايىتى مۇھىم دەپ قارايمەن. چۈنكى تايۋان ھازىر خىتاينىڭ تەھدىتى ئاستىدا. چۈنكى بۇ يەردە خوڭكوڭنىڭكى قانداق بولۇپ، قەدەممۇ قەدەم خىتاينىڭ چاڭگىلىغا ئۆتۈپ، ئۇلارنىڭ كۆرۈۋاتقان زۇلۇمىنى دۇنيا يېقىنقى بىر ئۈچ تۆت يىلنىڭ ئىچىدە شاھىت بولدى. ھەم بۇ يەردە بۇ كىتابنىڭكى تايۋان نەشر بولۇشى، تايۋان خەلقىگە ۋە خىتاي تىلىدا ئۇچۇر ئالىدىغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادا ۋە تايۋان ئۆزىدىكى خەلقى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر ئاچچىق ساۋاق. تايۋان خەلقىنىڭكى ئۇيغۇرلارنى قوللىشى ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭكى بىر يولى، بىر مەجبۇرىيىتى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتسە، بۇ كىتابنىڭ، مېنىڭچە، ئەڭ ياخشى، بۇ خىتاي تىلىدىكى نەشرىنىڭ ئەڭ مۇۋەپپەقىيەت قازانغىنى دەپ قارايمەن. مەلۇمكى، دەرىن بايلىرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق بۇ كىتابىدا كوممۇنىست خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى، لاگېرلاردىن ھايات قۇتۇلۇپ، چەت ئەللەرگە چىقالىغان بىر قىسىم لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ئاغزاكى بايانلىرىدىن ئىنتايىن جانلىق ھەم پاكىتلىق شەكىلدە يورۇتۇپ بېرىلگەن. مەزكۇر كىتابنىڭ ئاپتورى دەرىن بايلىر بۇ كىتابنىڭ خىتايچىغا تەرجىمە قىلىنىپ تەيۋەندە نەشر قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ كىتابنىڭ خىتايچە تەرجىمە نۇسخىسىغا بىر قىسىم يېڭى مەزمۇنلار كىرگۈزۈلدى. مەن مەزكۇر كىتابتا ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بەرگەن ۋەقەلەرنىڭ خىتاينىڭ مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق بۇلارنىڭ خوڭكوڭ ۋە تەيۋەنگە قانداق سىگنال بېرىدىغانلىقىنى، ھەمدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق مۇستەملىكىسىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت بۇ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشنى يورۇتۇپ بېرىشكە تىرىشتىم. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ كىتابنىڭ خىتايچە نۇسخىسىغا تەيۋەنلىك ژۇرنالىست بىلەن بۇ كىتابنىڭ تەيۋەندە نەشر قىلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتى، تەسىرى ۋە تەيۋەنلىك سىياسىيونلارغا بېرىدىغان سىگنالى توغرىسىدىكى قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويغان بىر تەپسىلىي سۆھبەتنى كىرگۈزدۇق. دەرىن بايلىر زىيارىتىمىز داۋامىدا بىزنىڭ سىزچە لاگېرلاردا ناملىق بۇ كىتابىڭىزنى تەيۋەندە نەشر قىلىشنىڭ سەۋەبى تەيۋەن ئوقۇرمەنلىرىگە ئۇيغۇر رايونىنىڭ تۈنۈگۈنى خوڭكوڭنىڭ بۈگۈنى تەيۋەننىڭ ئەتىسىدۇر دېگەن ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالىنى بېرىش ئۈچۈنمۇ دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى. The purpose of translating this book was to make it available to Chinese language readers. بۇ كىتاب خوڭكوڭ ۋە تەيۋەندىكى ئوقۇرمەنلەر ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى ئوقۇرمەنلەرگىمۇ ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى دەلىل پاكىتلار ئارقىلىق چۈشەندۈرۈش مەقسىتىدە تەيۋەندە نەشر قىلىندى دەپ ئويلايمەن. مەن بۇ كىتابىمدا ئۇلارغا ئۇيغۇر رايونىدا قۇرۇلغان يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىب سىستېمىسىنىڭ خوڭكوڭ ۋە تەيۋەندىمۇ قۇرۇلۇش ئېھتىماللىقىنىڭ بارلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتۈم. شۇنىسى ئېنىقكى، خوڭكوڭ بىلەن تەيۋەننىڭ سىياسىي قانۇن، جۇغراپىيەلىك ئورۇن، ئېتنىك قۇرۇلما ۋە باشقا جەھەتلەردە ئۇيغۇر رايونى بىلەن نۇرغۇن پەرقلىق تەرەپلىرى مەۋجۇت. شۇڭا يەنە بىر نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، مەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى خوڭكوڭ بىلەن تەيۋەندە ئەمەلگە ئاشۇرالمايدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئالدىنقى يىلى خىتاينىڭ فرانسىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لۇ شايى فرانسىيە مۇخبىرلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان قايتا تەربىيەلەش نامىدىكى جازا لاگېرلىرى سىياسىتىنى كەلگۈسىدە تايۋەنلىكلەرگىمۇ سىناق قىلىش ئېھتىماللىقى ھەققىدە سىگنال بەرگەن ئىدى ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى ئەينى ۋاقىتتا خەلقئارادا زور غۇلغۇلىلارغا سەۋەب بولغان ئىدى. دەرىن بايلىرنىڭ بۇ كىتابىنىڭ تەيۋەندە نەشر قىلىنغان يېڭى نۇسخىسىدىمۇ ئۇيغۇر رايونىنىڭ تۈنۈگۈنى، خوڭكوڭنىڭ بۈگۈنى، تەيۋەننىڭ ئەتىسىدۇر ناملىق تەھرىرات ئىلاۋىسى ئالاھىدە تەۋسىيە ماقالە سۈپىتىدە ئورۇن ئالغان. ئىگىلىشىمىزچە، مەزكۇر كىتابنىڭ ئاپتورى دەرىن بايلىر بۇ يىل ئىيۇن ئېيىدا تەكلىپ بويىچە تەيۋەنگە بېرىپ، تەيۋەن ئوقۇرمەنلىرى ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلىدىغان ئىمزالىق كىتاب تارقىتىش پائالىيىتىگە قاتنىشىدىكەن.

قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرىنى خاتىرىلەپ كەلمەكتە شۇلاردىن بىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون سەككىزىنچى يىلى يەتتىسۇدا يۈز بەرگەن ئاتۇ پاجىئەسىدۇر شۇ قېتىم سوۋېت قىزىل ئارمىيىسى يەتتىسۇدىكى ئۇيغۇرلارنى سوۋېت ھاكىمىيىتىگە قارشى چىقتى دېگەن باھانە بىلەن ئوققا تۇتۇپ مىللىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگەن قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ھەر يىلى تۈرلۈك شەكىللەردە بۇ قىرغىنچىلىقنى خاتىرىلەپ كەلمەكتە بۇ قېتىم ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچى قازاق ناھىيىسىگە قاراشلىق قورام لاۋار تاشتىقارا ھەمدە ئۇيغۇر ناھىيىسىنىڭ چوڭ ئاقسۇ يېزىلىرىدا ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى يۈرگۈزگەن سىياسىي تەقىپلەر نەتىجىسىدە قۇربان بولغانلارنى خاتىرىلەش مۇراسىملىرى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارغا قىزىقسىڭىز دىققىتىڭىز ئالمۇتادىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان تەييارلىغان تەپسىلىي خەۋەردە بولسۇن. ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنى قازاقىستاندا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى يۈرگۈزگەن سىياسىي تەقىپلەر نەتىجىسىدە قۇربان بولغانلارنى خاتىرىلەش مۇراسىملىرى بولۇپ ئۆتتى. بۇ خىلدىكى مۇراسىملار قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان يېزىلاردىمۇ ئۆتكۈزۈلدى. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئاتۇ پاجىئەسى دەپ ناملانغان زور قىرغىنچىلىقنى ۋە رۇس بولشېۋىكلىرىنىڭ شۇ قېتىملىق قىرغىنچىلىقىدا ھاياتىدىن ئايرىلغان قۇربانلارنىمۇ تۈرلۈك شەكىللەردە خاتىرىلەپ كەلمەكتە. مۇنداق خاتىرىلەش پائالىيەتلىرى ئاساسلىقى ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىگە قاراشلىق قورام، لاۋار، تاشتىقارا ھەمدە ئۇيغۇر ناھىيەسىنىڭ چوڭ ئاقسۇ يېزىلىرىدا ئۆتكۈزۈلدى. ئۇنىڭغا يەرلىك ھاكىمىيەت، جەمئىيەتلىك بىرلەشمىلەرنىڭ ۋەكىللىرى، زىيالىيلار، ياشلار، مەكتەپ ئۇستازلىرى ۋە ئوقۇغۇچىلىرى بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى. تارىخىي مەلۇماتلارغا قارىغاندا، مىڭ توققۇز يۈز ئون يەتتىنچى يىلى رۇسىيەدە يۈز بەرگەن ئۆكتەبىر ئۆزگىرىشىدىن كېيىن رۇسىيە ھۆكۈمرانلىقىدىكى يەتتىسۇ تەۋەسىدە ياشاۋاتقان خەلقلەرنىڭ ھاياتىدىمۇ زور سىياسىي ئۆزگىرىشلەر يۈز بەرگەن. ھاكىمىيەت بېشىغا كەلگەن بولشېۋىكلەر، يەنى رۇسىيە كوممۇنىستلار پارتىيەسى يەتتىسۇ رايونىدىمۇ ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلىگەن. سوۋېت ھاكىمىيىتى دەسلەپكى يىللىرىدىن تارتىپلا يېڭى تۈزۈمگە قارشى چىققانلارغا ۋە بۇنىڭغا گۇمان بىلەن قارىغانلارغا قارشى ئەشەددىي كۈرەش ئېلىپ بارغان. يەتتىسۇدىكى ئۇيغۇرلارمۇ ئەنە شۇ زەربە بېرىشلەرنىڭ نىشانلىرىدىن بىرى بولغان ئىدى. شۇڭا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ھەر يىلى ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنىدە كوممۇنىزم قۇربانلىرىنى ئەسلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە سوۋېت قىزىل ئارمىيەسىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز ئون سەككىزىنچى يىلى يەتتىسۇدىكى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن قانلىق قىرغىنچىلىقىنىمۇ خاتىرىلەپ كەلمەكتە. بىز ئاتۇ پاجىئەسى يۈز بەرگەن ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسىنىڭ لاۋار يېزىسىدا بولۇپ ئۆتكەن پائالىيەتتىن مەلۇمات ئىگىلىدۇق. بۇ پائالىيەتتە سۆزگە چىققان قاراتۇرۇق يېزا ھاكىمىيىتىنىڭ باشلىقى ئايبەك ئىلىبايېف، جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىل، پېشقەدەم ئۇستاز ئىمىنجان ناسىروف ۋە باشقىلار قازاقىستانلىقلارنىڭ بېشىغا كەلگەن پاجىئەلەرنى ئەسلىتىپ ئۆتۈپ، بۇنى يېڭى ئەۋلادلارنىڭ دائىم ئەستە ساقلىشى لازىملىقىنى، مۇنداق پاجىئەلەرنىڭ تەكرارلانماسلىقىنى، قازاقىستاندا پەقەت تىنچلىق، خاتىرجەملىكنىڭ بولۇشىغا بارلىق مىللەتلەرنىڭ كۈچ چىقىرىش لازىملىقىنى تەكىتلىدى. قىممەتلىك قېرىنداشلار! بۈگۈن كۆچكۈن كەتكەن، قۇغۇن-سۈرگۈندە كەتكەن، گۇناھسىز ئېتىلىپ كەتكەن ئاتىلىرىمىزغا ئارنالغان مىتىنگە بۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىڭلارنىڭ ئېتىدىن كەلگەنلەرنىڭ، كەلمىگەنلەرنىڭ ھەممىنىڭ ئېتىدىن قازاقىستان رېسپۇبلىكىسىنىڭ باشچىلىرىغا، ئەمگەكچىقازاق رايونىدىكى ھاكىملىرىغا، قاراتۇرۇق يېزىسىنىڭ ھاكىملىرىغا، بارلىق خەلقنىڭ ئېتىدىن، شۇنىڭغا قوشۇپ بارلىق يىگىت باشلىرىغا، ھاكىمغا، ئەينى شەمگە ۋە يىلىغا. مۇشۇ ئەسكەرتكىشنى ئورنىتىپ، مەشەگە خەلقنى يىغىشقا مۇمكىنچىلىك يارىتىپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن بارلىقىڭلارغا. ئاتۇ پاجىئەسى يۈز بەرگەن قورام يېزىسىنىڭ تۇرغۇنى، يۇرت ئاكتىپى ۋە شائىرە، ژۇرنالىست تاشگۈل ھېزىياروۋا خانىم قورام ئاھالىسىنىڭ ھەر يىلى ئاتۇ پاجىئەسى قۇربانلىرىنى خاتىرىلەش پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭغا بېغىشلاپ يېزىدا خاتىرە يادىكارلىقىنىڭ ئورنىتىلغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ بۇ يىل مەزكۇر پائالىيەتنى ئۆتكۈزۈشكە يىگىت باشلىرىنىڭ، خانىم قىزلارنىڭ ھەم ياشلارنىڭ ئاكتىپ قاتناشقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ يەنە قورام يېزىسىدىكى خاتىرە يادىكارلىقىنى ئورنىتىشقا مەشھۇر ئۇيغۇر رەسسامى، جەمئىيەت ئەربابى دىياز قۇربانوفنىڭ كۆپ كۈچ چىقارغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. تاشگۈل ھېزىياروۋا مۇنداق دېدى. مېمورىيال تاختىنىڭ ئالدىغا كەلگەن مېھمانلار، ئوقۇغۇچىلار شېھىتلارغا ئاتاپ گۈل چەمبەرلەرنى قويدى. شۇنداقلا جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو-مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىل باشچىلىقىدىكى بىر توپ مېھمانلار كېلىپ مىتىنگىدە سۆز سۆزلەپ، ئۆزىنىڭ ئوي-پىكىرلىرىنى ئېيتىپ،

ناھىيەلىك مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسىنىڭ ئورۇنباسارى ھاسانوۋا، يىراق-يېقىندىن كەلگەن مېھمانلار ئۆزىنىڭ ئالىي تىلەكلىرىنى بىلدۈرۈپ، مەرھۇملار روھىغا ئاتاپ دۇئا تەكبىرلەرنى ئوقۇشتى. ئۇنىڭدىن كېيىن نەزىرگە تەييارلىغان داستىخانغا ھەممىسى ئېغىز تېگىپ، يەنە دۇئا تەكبىرلەر ئوقۇلدى. تاشگۈل ھېزىياروۋا يەنە يۈز بەش يىل داۋامىدا قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ پاجىئەنى ئەستە ساقلاپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇنى ھەرگىز ئۇنتۇماسلىق لازىملىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بىر يۈز بەش يىل مابەينىدە خەلقىمىز بۇ ئاتۇ سالغان جاراھەتنى ئۇنتۇماق ئەمەس. ئەجدادتىن ئەۋلادقا مىراس بولۇپ قېلىۋاتقان، خەلقىمىزنى ئۆز ۋاقتىدا ئايىماي قىرغان، قىرغىنچىلىققا ئۇچراتقان مۇراۋيەف ئەسكەرلىرىنىڭ قىلمىشى بۇ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن قىلىنغان گېنوسىد دەپ ئاتىسا بولىدۇ. چۈنكى تارىختا مۇنداق قىرغىنچىلىق بولمىغانىدى. تىنچ يۈرگەن ئاددىي خەلقنى، دېھقان خەلقنى، ھەر خىل كەسىپ ئىگىلىرىنى يىغىپ ئاپىرىپ، موللىلاردا ئاتقىنى ئاز دەپ، مەلى-مەلىگە كىرىپ توشقان قوغلىغاندەك ئېتىپ، ئۆلتۈرۈپ، چېپىپ، ئاخىرى كەلگەندە ساۋۇت ئاخۇنۇم مەدرىسىسىگە ھۇجۇم قىلىپ، ئۇ يەردىكى تالىپلارنى ئاپىرىپ قىرىپ، ئۇنى ئاز دەپ ئاخۇنۇمنى ئۆزىنىڭ ھويلىسىدا ئىككى رەكەت نامازنى ئوقۇغاندىن كېيىن ئېتىپ ئۆلتۈرگەن جاللاتلارنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئۆزلىرى قىلمىغانلىقىنى يۇقىرىدىن ئاشۇنداق بۇيرۇق بار ئۈچۈن قىزىل تېررور بولشېۋىكلارنىڭ قىلمىشى ئىكەنلىكىنى خەلق چۈشىنىپ يەتتى. ھەقىقەتەنمۇ ئۇيغۇر خەلقى ئازادلىققا يەتكەن يېرى يوق. قاياققىلا بارسا جاھالەتنىڭ تۇمانلىرى قاپلاپ، قىرغىنچىلىقتىن باشقا، جاپا مەشەققەتتىن باشقا، مەملىكەتتىن مەملىكەتكە كۆچۈپ ۋەيران بولۇشتىن باشقا بىر خەلقىمىز راھەت كۆرگەن يېرى يوق. تۇران ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى، تارىخ پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوكتورى زۇلفىيە كەرىموۋا خانىم مۇنداق دېدى. مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى قازاقىستاننىڭ شۇ ۋاقىتتىكى پىرېزىدېنتى نۇرسۇلتان نازاربايېف مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلنى ئومۇمىي مىللىي رازىمەنلىك ۋە ساياسىي تەقىپلەر قۇربانلىرىنى خاتىرىلەش يىلى دەپ ئېلان قىلغان ئىدى. مانا شۇنىڭدىن كېيىن ساياسىي تەقىپلەر توغرۇلۇق ئاشكارا ئېيتىلىپ، قانۇنسىز تەقىپ قىلىنغانلارنىڭ ئىسىملىرىنى ئېنىقلاش ۋە ئۇلارنى ئەبەدىيلەشتۈرۈش ئوخشاش ئىشلار يۈرگۈزۈلۈشكە باشلىدى.

ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان بۇ پاجىئە مەخپىي تۇتۇلۇپ، خەلققە ساختا تارىخلار تارقىتىلىپ كەلگەن ئىدى. ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن، يەنى سوۋېت ئىتتىپاقى قۇلىغاندىن تارتىپ بۇ پاجىئەنىڭ سىرلىرى ئېچىلىشقا باشلىدى. ھازىرمۇ بۇ سىرلىق ۋەقىئە تېخى تولۇق ئاشكارا بولدى دەپ ئېيتالمايمىز. ئارخىفلاردا يەنە كۆپلىگەن ماتېرىياللار بار.

بۇ ژىل مانا ئۇنىڭغا يۈز بەش ژىل تولدى. تارىخىي مەلۇماتلارغا قارىغاندا، مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز يەتتە، مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللىرى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا تازىلاش ۋە تەقىبلەش سىياسىتى ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن ئىدى. كوممۇنىست سوۋېت ھاكىمىيىتى يۈرگۈزگەن سىياسىي تەقىبلەر نەتىجىسىدە ئۇيغۇرلارمۇ قاتتىق زەرداب چەككەن ئىدى. شۇ ۋاقىتتا يەتتىسۇ ئۇيغۇرلىرى ئىچىدىن چىققان ئابدۇللا روزباقىيېف، ئىسمائىل تايىروف، ئابدۇلھەي مۇھەممەدى، نۇر ئىسرائىلوف، ھېزىم ئىسكەندەروف قاتارلىق يۈزلىگەن دۆلەت ۋە جەمئىيەت ئەربابلىرى، زىيالىيلار، ئىشچى ۋە دېھقانلار ستالىننىڭ چوڭ تازىلاش سىياسىتىنىڭ قۇربانلىرىغا ئايلانغان ئىدى.